ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ວັນແມ່ທີ່ຊາວອາເມລິກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນທຸກໆປີ ແມ່ນວັນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນພຶດສະພາ ສຳລັບປີນີ້ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ຫຼ້າສວາຍເກີນໄ ປ ທີ່ເຮົາຈະໃຫ້ກຽດພວກມານດາທັງຫຼາຍ ຜູ້ມີບຸນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຈະນຳເອົາລາຍງານ ແລະ ການສຳພາດກັບບັນດາລູກຫຼານ ພວກເດັກນ້ອຍນັກຮຽນລາວອາເມລິກັນ ທີ່ກຳລັງພາກັນ ຮຽນພາສາລາວ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກບຸນຄຸນຂອງຜູ້ເປັນແມ່ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ການສະຫຼອງວັນແມ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍສະມາຄົມສະຕີລາວອາເມລິກັນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ວັນອາທິດທຳອິດຂອງຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ ແມ່ນບຸນສະຫຼອງວັນແມ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພາະສະ ນັ້ນເຮົາຈະສັງເກດເຫັນບັນຍາກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພວງດອກໄມ້ ເຕົ້າດອກໄມ້ ທີ່ຖືກຕົກແຕ່ງໄວ້ຢ່າງງົດງາມ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາລູກເຕົ້າພາກັນຊື້ໄປມອບໃຫ້ແມ່ ນອກຈາກນັ້ນອີກແລ້ວ ບັນດາລູກເຕົ້າຕ່າງກໍພ າແມ່ ແລະ ພໍ່ອອກໄປຮັບປະທານອາຫານ ຊື້ຂອງຂວັນໃຫ້ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍມອບເງິນໃຫ້ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນກະຕັນຍູຕໍ່ບັນດາແມ່ ຜູ້ບັງເກີດເກົ້າຂອງພວກລູກໆ ໃນຕອນແລງວັນສຸກທີ 8 ພຶດສ ະພາທີ່ຜ່ານມານີ້ ສະມາຄົມສະຕີລາວອາເມລິກັນ ປະຈຳເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ໄດ້ຈັດງານສະຫຼອງວັນແມ່ ໂດຍການນຳພາຂອງສະມາຄົມສະຕີລາວອາເມລິກັນ ໂດຍມີທ່ານນາງ ແກ້ວມະນີວັນ ສີຫາ ລາດ ເປັນປະທານ ໃນຄ່ຳຄືນມື້ນີ້ ມີບັນດາສະມາຊິກປະຊາຄົມລາວອາເມລິກັນ ແລະ ແຂກຜູ້ມີກຽດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງໜາແໜ້ນ ການສະຫຼອງວັນແມ່ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການສິດສອນບັນດາເຍົາວະຊົນລາວອາເ ມລິກັນ ທີ່ເກີດໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃຫ້ຮູ້ຈັກປາກເວົ້າພາສາລາວ ຮັກສາຮີດຄອງຂະໜົບທຳນຽມປະເພນີລາວ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຂອງບິດາມານດາ ບັນດາເຍົາວະຊົນລາວອາເມລິກັນພາກັນສະແດງການຫຼິ້ນດົນ ຕີພື້ນເມືອງລາວ ຟ້ອນພື້ນເມືອງລາວ ແລະ ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການປາກເວົ້າພາສາລາວ ແລະ ກ່າວກາບກອນໃຫ້ບັນດາພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍ ແລະ ແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຟັງ ແລະ ຊົມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ນັກຮຽນຜູ້ ທຳອິດໄດ້ແກ່ທ້າວ Nolan ແກ້ວຄຳພັນ Alexander ເປັນເດັກນ້ອຍລາວອາເມລິກັນທີ່ມີພອນສະຫວັນໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ເປັນນັກຮຽນທີ່ດີເດັ່ນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ Nolan ໄດ້ມາຮຽນພາສາລາວບໍ່ໄດ້ຂາດ ແລະ ກໍມີຄວາມມັກຮັກພ າສາລາວທີ່ເປັນພາສາຂອງແມ່ ທ້າວ Nolan ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ສະບາຍດີ ຂ້ານ້ອຍຊື່ Nolan ແກ້ວຄຳພັນ Alexander ຂ້ານ້ອຍຢູ່ Sterling ລັດ Virginia ຢູ່ໃນອາເມລິກາ Nolan ອາຍຸຈັກປີແລ້ວ ອາຍຸ 15 ປີ Nolan ເກີດຢູ່ໃສ ຂ້ານ້ອຍເກີດຢູ່ Sterling ເປັນຫຍັງ Nolan ເວົ້າພາສາລ າວໄດ້ດີແທ້ ພໍ່ແມ່ສອນຂ້ານ້ອຍ Nolan ຮຽນພາສາລາວມາດົນປານໃດລະ ບໍ່ຈື່ ບໍ່ຈື່ Nolan ຂຽນພາສາລາວໄດ້ບໍ່ ໜ້ອຍໜຶ່ງ ໜ້ອຍໜຶ່ງ ອ່ານໄດ້ແມ່ນບໍ່ ໂດຍ Nolan ລອງອ່ານໃຫ້ຟັງດຸ ໂດຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ ໃນຄອບຄົວເຮືອນຊານ ຂອງຂ້ອຍ ເອື້ອຍອ້າຍຊ່ວຍພໍ່ແມ່ຄົວກິນ ຂ້ອຍໄດ້ຍິນນ້ອງນ້ອຍຄ່ອຍແອ່ວ ໄຫ້ແຈ້ວໆ ຫາແມ່ກິນນົມ ຂ້ອຍໄປໂຈມອູ້ມນ້ອງຕາງແມ່ ເອື້ອຍແລະແມ່ຂອງຂ້ອຍດີໃຈ ຂ້ອຍບໍ່ໄປທ່ຽວແລ່ນເລາະຫຼິ້ນ ກິນເຂົ້າແລ້ວຫາ ອ່ານໜັງສື ບໍ່ເຮັດຄືເໝືອນຕັ້ງແຕ່ກ່ອນ ດີຫຼາຍ ດີຫຼາຍ ຂອບໃຈ
ເດັກຊາຍອີກຄົນໜຶ່ງຄືທ້າວພູແກ້ວ Ryan ພົມມະຈັນ ບັດນີ້ເຮົາລອງມາຟັງການເວົ້າພາສາລາວ ເວົ້າກາບກອນລາວຂອງທ້າວ Ryan ເບິ່ງດູວ່າ ລາວເວົ້າໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ໃນໂຮງຮຽນມີຄຸນຫຼາຍຢ່າງ ຄູເພິ່ນສັ່ງ ສອນໃຫ້ເຮົາດີ ສອນວິທີໜັງສືແລະເລກ ນັບເປັນເອກຄວາມຮູ້ຫຼາຍອັນ ຂ້ອຍຂະຫຍັນໄປຮຽນບໍ່ຂາດ ໃຜປະມາດບໍ່ຮູ້ໜັງສື ຄົນນັ້ນຄືກັບຄົນຕາບອດ ຕາບໍ່ສອດເຫັນແຈ້ງບ່ອນໄປ
ທ່ານພູສຸດທິຮັກ ພົມມະຈັນ ພໍ່ຂອງທ້າວ Ryan ແມ່ນຜູ້ປົກຄອງຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ອາສາສະໝັກພາລູກເຕົ້າມາຮຽນທຸກໆວັນອາທິດ ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານຍັງເປັນນາຍຄູອອກແບບການສິດສອນໃຫ້ແກ່ພວກນັກຮຽ ນ ທ່ານພູສຸດທິຮັກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ພູສຸດທິຮັກ ພົມມະຈັນ
ທ່ານເປັນພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ອ່າ ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ ທ່ານໄດ້ມາພົວພັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ດົນປານໃດລະ
ກໍມາພົວພັນໄດ້ລະຫວ່າງ 4 ປີແລ້ວ ທ່ານຄິດຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່າມີຈຸດປະສົງຈັ່ງໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງສອນພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານ ກະມີຈຸດປະສົງຢາກໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ເນາະ ທີ່ວ່າເກີດຢູ່ນີ້ ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່ າ ບາດຍາມໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຮູ້ຈັກ ຢ່າງຂີ້ລ້າຍເວົ້າພາສາລາວໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼືວ່າອ່ານໄດ້ ພໍຊິຮູ້ຈັກທຳປະພຶດປະເພນີຂອງລາວ ທີ່ວ່າເຮົາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ຕໍ່ໄປ ທີ່ວ່າໝວດເຮົາທີ່ວ່າເຖົ້າໄປແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ມີຄົນ ລາວທີ່ວ່າຂຶ້ນມານີ້ ພະຍາຍາມອ່ານ ຫຼືວ່າເວົ້າຄວາມລາວຕໍ່ໄປ ອາທິດໜຶ່ງມາໃຊ້ຈັກຊົ່ວໂມງຢູ່ໂຮງຮຽນນີ້ ອ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ ຈາກ ເອີ ໂມງໜຶ່ງຫາສີ່ໂມງ ແລ້ວເວລາເຂົາເຈົ້າກັບບ້ານລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດ ໄດ້ເບິ່ງຄືນເລັກໆນ້ອຍໆບໍ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ ກໍມີໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າຫຍັງ ອ່າ ດຽວນີ້ເດັກນ້ອຍກຳລັງຮຽນໜັງສື ອ່າ ໃນໂຮງຮຽນຢູ່ ຂະມັກຂະເມັ້ນກັບພາສາລາວ ກັບພາສາອັງກິດແດ່ ຫາກແຕ່ວ່າ ອ່າ ດົນໆກໍເວົ້າພາ ສາລາວນຳເຂົາເຈົ້າ ພໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕອບເປັນພາສາລາວ ຫຼືວ່າຟັງໄດ້ ໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງກໍດີ ການພາເຂົາເຈົ້າມາແຕ່ລະທິດນີ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ອ່າ ຄັດຄ້ານ ຫຼືວ່າຂີ້ຄ້ານບໍ ຫຼືວ່າເປັນຈັ່ງໃ ດ ກະບໍ່ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າ ອ່າ ຮູ້ສຶກວ່າ ອ່າ ເປັນປະເພນີ ເປັນແຕ່ລະວັນອາທິດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາ ແລ້ວກະເຂົ້າມາ ແລ້ວກະມາພໍ້ໝູ່ຢູ່ນີ້ ຄົນລາວ ທີ່ວ່າບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນ ແລ້ວກະມາຮູ້ຈັກກັນ ກໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄ ວາມອັນນັ້ນ ຮູ້ສຶກດີໃຈ ມາພໍ້ຄົນລາວ ແລ້ວກະເວົ້າຕໍ່ ເວົ້ານຳກັນ so ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄັດຄ້ານຫຍັງເລີຍ ຢາກໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ຈັກ ເອີ ຮຽນເວົ້າ ແລ້ວກະຮຽນອ່ານ ແລ້ວກະຮຽນຂຽນ so ແຕ່ລະພະແນກກໍມີສາມພາກ ພາກຕົ້ນ ພາກກາງ ແລ້ວກະພາກປາຍ ທີ່ວ່າດຽວນີ້ແມ່ນກຳລັງສອນ ຄືຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງສອນເດັກນ້ອຍສິບກວ່າຄົນ ຮຽນເວົ້າ ເພາະວ່າຫຍັງ ຊິຮຽນຂຽນ ຫຼືວ່າຮຽນອ່ານ ເວົ້າບໍ່ໄດ້ ເຂົາກະອ່ານ ແລະ ຂຽນບໍ່ໄ ດ້ ເລີຍພະຍາຍາມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ອ່າ ຮູ້ຈັກເວົ້າຊະກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນແຫຼະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນຊັ້ນມາເປັນ ອ່າ ຮຽນຂຽນ ຫຼືວ່າຮຽນເວົ້າຕໍ່ໄປ ມ່ວນຊື່ນບໍ່ທີ່ວ່າໄດ້ມາເຮັດວຽກອາສາສະໝັກສອນແຕ່ລະອາທິດນີ້ ກໍພໍ ກໍພໍມ່ວນກັບເດັກນ້ອຍ ເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນ ອໍ ມັນກະມີ ອໍ ຄວາມປະພຶດຕ່າງກັນ ລາງຄົນເວົ້າໄດ້ຫຼາຍກ່ອນບາງຄົນ ບາງຄົນເວົ້າໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວບາງຄົນກໍເວົ້າບໍ່ໄດ້ຈັກໜ້ອຍ ອັນນີ້ກະເປັນຄວາມອັນນັ້ນ ໜຶ່ງທີ່ ວ່າ ເປັນນາຍຄູກໍຕ້ອງພະຍາຍາມສອນຊ້າໆ ເພື່ອໝົດທຸກຄົນ ເພື່ອຊິຮູ້ຈັກພ້ອມກັນ ລາງເດັກນ້ອຍກໍຮູ້ຈັກກ່ອນ ແລ້ວເຂົາກໍບໍ່ຢາກຟັງປານໃດ ຫາກແຕ່ວ່າຢ່າງທີ່ຫຼາຍ ເຂົາກໍມາເວົ້ານຳກັນ ລົມກັນ ແລ້ວກະມີຄວ າມ ຄວາມ ຄວາມສຸກ ທ່ານນາງ ຊັນນີ ແມນ ສະຕີລາວອາເມລິກັນຄົນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຈາກລັດມິຊິແກນ ຢູ່ທາງພາກເໜືອທິດຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ກໍໄດ້ມາໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ລູກຫຼານ VOA ໄດ້ຖືໂອກາດ ນີ້ຖາມຂ່າວ ຊຶ່ງ Sunny ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ Sunny Man ມາຈາກ Bloomfield Hill Michigan ທ່ານມາມື້ນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຈັ່ງໃດ ມາມື້ນີ້ກະແມ່ນຖືວ່າ ຫຼານສາວ Mercedes Henwood ອ່າ ໄດ້ ອ່າ ເຂົ້າ ຟ້ອນໃນວິທີງານຟ້ອນຂອງສະມາຄົມແມ່ຍິງ ຢູ່ ອ່າ Virginia ແລ້ວກະດີໃຈທີ່ວ່າໄດ້ມາເຫັນຫຼານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລ້ວກະໄດ້ຮຽນວັດທະນະທຳຂອງປະ ປະເພນີລາວ ແລ້ວກະໄດ້ ໄດ້ເຫັນຫຼານທີ່ໃສ່ຊຸດລາວ ປະເພນີລາວ ຮຽນທີ່ວ່າ ອ່າ ມາຟ້ອນທີ່ ອ່າ ໂຊໃນວັນແມ່ສາກົນ ທ່ານມາຈາກລັດ Michigan ແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ເປັນຈັ່ງໃດ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວເຮົາຢູ່ຫັ້ນມີຫຼາຍບໍ່ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວຢູ່ຫັ້ນກະມີຫຼາຍ ຢູ່ເມືອງ Michigan ປະມານຢູ່ 300 ກວ່າຄົນ ແຕ່ວ່າຖ້າຫາກມາລວມໆກັນທັງ South North East and West ປະມານຢູ່ 5 ຫຼື 600 ຄົນ ຖ້າ ຫາກວ່າເປັນໄປໄດ້ ຫາເງິນຫາລາຍໄດ້ ແລ້ວກະພະຍາຍາມເອົາລູກຫຼານຂອງເຮົາເຂົ້າມາ ທີ່ວ່າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ປະເພນີລາວ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳລາວ ແລ້ວກະເຜີຍແຜ່ໄປໄດ້ ອ່າ ຂອງ ເພາະວ່າເຮົາຢູ່ອາ ເມລິກາ ເຮົາຕ້ອງ adopt um American culture mix with um ອ່າ ລາວ ລາວຢູ່ນີ້ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ກະຕ້ອງຍັງຖືວັດທະນະທຳເຮົາຢູ່ ແລ້ວກະ ອ່າ ເພື່ອຈະໃຫ້ລູກຫຼານສືບຕໍ່ໃນອະນາຄົດ ບຸນສະຫຼອງວັນແມ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນລື່ນເລີງ ທີ່ໄດ້ເຫັນບັນດາເຍົາວະຊົນລາວອາເມລິກັນ ຜູ້ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນ ພາກັນຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈຮ່ຳຮຽນພາສາລາວ ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແຕ່ກ່ອນຈາກໄປໃນຄ່ຳຄືນວັນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຝາກກາບກອນທີ່ຂຽນໂດຍທ່ານບຸນພົງ ພົມທະວົງ ເພື່ອເປັນກຽດວັນແມ່ ແລະຂໍມອບໃຫ້ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ທັງຫຼາຍ ແມ່ນີ້ຮັກລູກເຕົ້າ ທຽບເທົ່າດວງຊີວາ ຮັກບຸດຕີບຸດຕາ ແມ່ນຊີວາກໍຍອມໃຫ້ ຕັ້ງແຕ່ຖືພາທ້ອງ ເກົ້າເດືອນຈົນວັນເກີດ ແມ່ເຊີດຊູຫໍ່ຕຸ້ມ ບຸດຕາແກ້ວເກິ່ງໃຈ ນັບແຕ່ວັນແມ່ຮູ້ ວ່າມີລູກໃນຄັນ ແມ່ກໍພະລັນດີໃຈ ທີ່ຈະມີຄົນນ້ອຍ ແມ່ພອຍວານວອນໄຫວ້ ໂພຍໄພຢ່າມາບຽດ ລູກເອີຍ ໃຫ້ລູກແຂງເກັ່ງກ້າ ເກີດມາ ທ້ອນໃຫ້ແມ່ແພງ ຝ່າຕີນແດງແມ່ອູ້ມ ອົບອຸ່ນທັງກາຍໃຈ ໃຫ້ນົມພຽນອາຫານ ຈຶ່ງໃຫຍ່ມາເປັນເຈົ້າ ຍາມນອນແມ່ຍອມເຝົ້າ ເກົາຫົວລູບຂະໝ່ອມ ຍາມເມື່ອໂຕໝົ່ນເປື້ອນ ແມ່ສົງລ້າງແຕ່ງກາຍ ເຍົາໄວແມ່ສົ່ງນ້ ອຍ ຮັບສົ່ງໄປໂຮງຮຽນ ຈິງແລ້ວ ແມ່ພຽງສອນວາຈາ ເຫຼືອພາສາຄຳເວົ້າ ຍາມລົມລຸງລົມປ້າ ຂານຄຳນຳຜູ້ໃຫຍ່ ຮູ້ຈັກຈາອ່ອນນ້ອມ ຕາມຄອງເຂົ້າເຫຼົ່າກໍ ແມ່ເອີຍ ແມ່ພ່ຳເຕືອນລູກນ້ອຍ ຈິດຈົດຕໍ່ການຮຽນ ຮຽ ນເກັ່ງເກີນວິຊາ ເພີ່ມຜະຫຍາຄວາມຮູ້ ສອນມີໃຈແພງເຊື້ອ ພົງພັນທີ່ເກີດຮ່ວມ ຊ່ວຍເຫຼືອຍາມຍາກຮ້າຍ ແນວນັ້ນຊິຈຶ່ງຄວນ ລູກເນີ ແມ່ຫວັງໃຫ້ລູກແກ້ວ ແຜ້ວເພິ່ງໃນຄອງທຳ ໃຫ້ບຳເພັນຄວາມດີ ຈົ່ງມັ່ງມີເງິ ນລ້ານ ແມ່ບໍ່ຫວັງຫຍັງແທ້ ແທນພຣະຄຸນການເກີດ ແມ່ແລ້ວ ຂໍແຕ່ລູກແກ່ນແກ້ວ ຈະເລີນແລ້ວແມ່ອີ່ມໃຈ ແທ້ນາ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA ນັ້ນແມ່ນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ສະເໜີເລື່ອງກ່ຽວ ກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ ຕາມປະເພນີຂອງຊາວອາເມລິກັນ ປະຈຳປີ 2015 ທີ່ຫາກໍຜ່ານພົ້ນໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງໂປດຢ່າລືມວ່າ ແລງວັນພະຫັດໜ້າ ເຮົາຈະມີລາຍການຊີວິດຊາວລາວເລື່ອງໃໝ່ມາສະເໜີທ່ານ